شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە، ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز. دىققىتىڭلار ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ تەييارلىشىدىكى كۈندىلىك مۇھىم خەۋەرلەردە بولسۇن. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىئو پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر.
خىتاي خەۋەرلىرى تورى ئون بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنى چىقارغان بىر خەۋەردە يەكەن ناھىيە ئىگەرچى ساقچىخانىسىنىڭ خادىمى ئالىم نىزامىدىننىڭ ئىش ئىزلىرى تونۇشتۇرۇلغان بولۇپ ئۇ ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى ساقچى بولغاندىن بۇيان بىرىنچى سەپتە چىڭ تۇرۇپ باشقۇرۇش تەۋەسىدىكى خەلقنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئالغان ئۇنىڭ بۇ تىڭ تىڭلاش خىزمىتى شۇ دەرىجىگە يەتكەنكى ئالتە يۈز ئەللىك بەش ئۆيلۈك ئاھالىسى بار بىر كەنت خەلقىنىڭ ئىچكى ئەھۋالىدىن تولۇق خەۋەردار بولۇپ تۇرغان ئالىم نىزامىدىن كەنت ئاھالىلىرىگە يېقىنلىشىپ ئۇلارنىڭ ئىچكى سىرىنى بىلىشتە ئۇلارغا ھەر ۋاقىت ياردەم قىلىش تاكتىكىسىنى قوللانغان خەلق قەلبىنى مايىل قىلىشنى ئۆز خىزمىتىنى بىمالال قانات يايدۇرۇشنىڭ ئاساسى دەپ بىلگەن بۇ خەۋەردە ئالىم نىزامىدىننىڭ جەمئىيەت مۇقىملىقىنى ساقلاشتىكى تۆھپىسى ئالاھىدە گەۋدىلەندۈرۈلگەن يەنە بىر تەرەپتىن خىتاي دائىرىلىرىنىڭ مۇشۇنداق يەرلىك ۋە ھۆكۈمەتكە سادىق ئاساسىي قاتلام ساقچىلىرىغا نەقەدەر ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكى ئالىم نىزامىدىننىڭ بۇ جەھەتتە ئۈلگە بولالايدىغانلىقى كۆرسىتىلگەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىدىكى خەلقنى كونترول قىلىشتا مىسلى كۆرۈلمىگەن تەقىب نازارەت سىستېمىسىنى ئورۇنلاشتۇرغان بولۇپ بۇ خەۋەردىن خىتاينىڭ يەرلىك ساقچىلاردىن تارتىپ كامېرا ئۈسكۈنىلەرگىچە ھەممىنى ئىشقا سېلىدىغانلىقى ھەر بىر ئائىلە ھەر بىر بۇلۇڭ پۇچقاق ھەتتا كىشىلەرنىڭ ئائىلە سىرلىرىمۇ خىتاينىڭ نازارىتىدىن چەتتە قالمايدىغانلىقى كۆرۈلمەكتە جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسى گېزىتىنىڭ ئون بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنى بەرگەن خەۋىرىگە قارىغاندا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ كېلەر ھەپتە بېيجىڭدا ئۈچىنچى قېتىملىق بىر بەلباغ بىر يول مۇھاكىمە مۇنبىرى يىغىنى چاقىرىپ خىتاينىڭ دۇنيا مىقياسىدىكى ئىقتىسادىي ۋە گېئوسىياسىي تەسىرىنى داۋاملىق ساقلاپ قالماقچى بولغان خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئون بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئاشكارىلىغان مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا ئونىنچى ئاينىڭ ئون يەتتىنچى ئون سەككىزىنچى كۈنلىرى ئۆتكۈزۈلىدىغان بۇ يىغىنغا ئاز دېگەندە بىر يۈز ئوتتۇز دۆلەت ۋە ئوتتۇز خەلقئارا تەشكىلات ۋەكىللىرى قاتنىشىدىكەن شى جىنپىڭ بۇ يىغىندا بىر بەلباغ بىر يول تەشەببۇسىنىڭ ئون يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ئېچىلىش نۇتقى سۆزلەيدىكەن ئالدىنقى نۆۋەتلىك بىر بەلباغ بىر يول مۇھاكىمە مۇنبىرى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئېچىلغان ئىدى خىتاي بۇ قېتىملىق مۇھاكىمە مۇنبىرىگە تەكلىپ قىلىدىغان مېھمانلىرىنى كۆڭۈل قويۇپ تاللىغان بولۇپ بۇنىڭ ئىچىدە روسىيە پرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىنمۇ بار ئىكەن پۇتىن ئۆتكەن ئايدا خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى بىلەن كۆرۈشكەندە بۇ يىغىنغا قاتنىشىدىغانلىقىنى ئېيتقان ھالبۇكى پۇتىن خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوتى تەرىپىدىن ئۇرۇش جىنايەتچىسى دەپ بېكىتىلگەن بولغاچقا چەت ئەللەرگە چىقىشى تەسلەشكەن ئىكەن ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى شى جىن پىڭنىڭ تەشەببۇسى بىلەن باشلانغان بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى

باياناتنامىدە مۇنداق دېيىلگەن راھىلە داۋۇت خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆتكەن ئالتە يىلدىن بۇيان ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بارغان باستۇرۇش ھەرىكىتىدە تۇتۇلغان يۈزلىگەن زىيالىيلاردىن بىرى ئىلىم ساھەسىدىكى ئەركىنلىككە قارشى يۈرگۈزۈلگەن بۇ باستۇرۇش ئۆز نۆۋىتىدە مەدەنىيەتنىڭ كۆپ خىللىقىغا قارشى ئېلىپ بېرىلغان ھۇجۇمنىڭ بىر قىسمىدۇر ئىلمىي تەتقىقات ئۈچۈن ئەڭ ئاساسلىق نەرسە ئىلىم ساھەسىدىكى ئەركىنلىكتۇر خىتايدا بۇنداق ئەركىنلىكتىن سۆز ئېچىش مۇمكىن ئەمەس باياناتنامىدە يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ گېرمانىيە خىتاي تەتقىقات جەمئىيىتىگە ئوخشاش چەت ئەللەردىكى خىتاي بىلەن مۇناسىۋەتلىك تەتقىقات ئورگانلىرىنىمۇ كونترول قىلىشقا ئۇرۇنۇپ كەلگەنلىكى ئىلىم ساھەسىدىكى ئەركىنلىككە يول قويمىغانلىقى تەتقىقاتچىلارغا تەھدىت سالغانلىقى ۋە خىتايغا كىرگۈزمىگەنلىكى قاتارلىق قىلمىشلىرى ئەيىبلەنگەن تەتقىقاتچىلار ئۈچۈن ئەركىنلىك ئادالەتنىڭ تولىمۇ مۇھىملىقى ئەسكەرتىلگەن ئامېرىكا كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ تەتقىقاتچىسى ئادرىيان زېنېز بۇ باياناتنامە ھەققىدە ئېكستە ئىلگىرىكى تىۋىتتېردە ئۇچۇر يوللاپ گېرمانىيە خىتاي تەتقىقات جەمئىيىتى راھىلە داۋۇتنى قوللاپ بايانات بېرىپتۇ بۇ باياناتتا شىنجاڭنى پەردازلاشقا ئۇرۇنغان ئىككى گېرمانىيىلىك خىتايشۇناس ئاز تولا بولسىمۇ تەنقىدلىنىپتۇ دېمەككى خىتايشۇناسلار بۇ جەھەتتىكى ئاممىۋى رولىغا ئالاھىدە ئېتىبار بېرىشى كېرەك دېگەن خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن پايدىلىنىش قىلمىشلىرى لاتىن ئامېرىكىسى دۆلەتلىرىگىمۇ چېتىلغان دىپلومات تورىنىڭ ئون بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنى چىقارغان بىر خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە خىتاي شىركەتلىرى لاتىن ئامېرىكىسى دۆلىتى بولىۋىيەدىن ئالغان لىتىي خام ئەشيالىرىنى ئۇيغۇر رايونىغا توشۇپ ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەك سېلىپ، ئەرزان تەننەرخ بىلەن ئىشلەپچىقارغان لىتىي مەھسۇلاتلىرىنى باشقا دۆلەتلەرگە ساتقان. خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە، نۆۋەتتە بولىۋىيەنىڭ لىتىي خام ئەشيا زاپىسى يىگىرمە بىر مىليون توننا بولۇپ، دۇنيا بويىچە ئېچىلىۋاتقان ئەڭ چوڭ لىتىي كانى ھېسابلىنىدىكەن. بولىۋىيە ھۆكۈمىتى لىتىي كان بايلىقىنى خىتايغا تەمىنلەپ بەرگەندىن كېيىن، بۇنىڭ پايدىسىغا شېرىك بولىدىكەن. خىتاي بولسا ئۇنى خىتايغا توشۇپ پىششىقلاپ ئىشلىگەندىن كېيىن توك ئاپتوموبىللىرىغا ئىشلىتىدىغان باتارېيە ۋە باشقا مەھسۇلاتلارنى ياسايدىكەن خىتاينىڭ لىتىي پىششىقلاپ ئىشلەش ۋە ئۇنىڭدىن باتارېيە ياساش زاۋۇتلىرىنىڭ كۆپ قىسمى ئۇيغۇر رايونىغا جايلاشقان بولۇپ بولىۋىيىنىڭ لىتىي كان بايلىقىنى بىر تەرەپ قىلىدىغان سانائەت ۋە ئادەم كۈچى بايلىقىغا ئىگە ئىكەن ھالبۇكى بۇ ئادەم بايلىقى ئەمەلىيەتتە خىتاي لاگېرلىرىغا سولانغان ۋە خىتاي شىركەتلىرى خالىغانچە ئىشلىتىدىغان ئۇيغۇرلار ئىكەن خەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە ئۇيغۇرلارنى ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرى سۈپىتىدە ئىچكىرى ئۆلكىلەردىكى دېھقانچىلىق مەيدانلىرى زاۋۇت ۋە كانلارغا يۆتكەپ ئىشلىتىۋاتقان بولۇپ خىتاينىڭ چەت ئەللەرگە ئېكسپورت قىلىۋاتقان دېھقانچىلىق كانچىلىق ۋە سانائەت مەھسۇلاتلىرىنىڭ كۆپ قىسمى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن چېتىشلىق ئىكەن ۋالسترېت ژۇرنىلى ئېلان قىلغان بىر خەۋەرگە قارىغاندا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىقى بىلەن ئەيىبلىنىۋاتقان شيىن شىركەت گۇرۇھى يېقىندا خەلقئارا سودىسىنى كېڭەيتىش ئۈچۈن رەھبەرلىك قاتلىمىنى ئۆزگەرتىپ سوفت بانكىسىنىڭ سابىق ئىجرائىيە دىرېكتورى مارسېلو كلاۋرېنى شيىن گۇرۇھىنىڭ مۇئاۋىن لىدىرى قىلىپ تەيىنلىگەن مارسېلو كلاۋرې بۇ يىل بىرىنچى ئايدا شيىن گۇرۇھىغا قېتىلغان بولۇپ مەزكۇر شىركەتنىڭ لاتىن ئامېرىكىدىكى سودىسىنى كېڭەيتىشكە مەسئۇل بولغان ئۇ شيىن گۇرۇھىغا قېتىلىشتىن بۇرۇن بۇ شىركەتكە يۈز مىليون دوللار مەبلەغ سالغان ھەمدە ئۇنىڭ برازىلىيىدىكى سودىسىنى راۋاجلاندۇرغان خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىل خىتايدا قۇرۇلغان شيىن شىركىتى سىنگاپورنى ئاساس قىلىپ تىجارىتىنى كېڭەيتكەن بولۇپ بىر يۈز ئەللىك دۆلەتكە كىيىم كېچەك ساتىدىكەن بۇ يىل ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى شيىننىڭ مال مەنبەسىنى تەكشۈرۈپ ئۇنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ياكى ئەمەسلىكىنى تەكشۈرۈشكە چاقىرغان شيىن شىركىتى ئۆزلىرىنىڭ ئاتالمىش شىنجاڭ پاختىسىنى ئىشلەتمىگەنلىكىنى شىنجاڭ كارخانىلىرى بىلەن ھەمكارلاشمىغانلىقىنى ئېيتسىمۇ قايىل قىلارلىق ئىسپات كۆرسىتىپ بېرەلمىگەن نەتىجىدە شيىن ماللىرىنىڭ ئامېرىكىدا كۆپ مىقداردا سېتىلىشى بەلگىلىك تەسىرگە ئۇچرىغان بۇنىڭ بىلەن شيىن شىركىتى چەت ئەللەردىكى سودىسىنى كېڭەيتىش ئۈچۈن باشلىق تەڭشەش ئىستراتېگىيىسىنى قوللانغان بولۇشى مۇمكىن ئىكەن مەجبۇرىي ئەمگەك خىتاي شىركەتلىرى ئىزچىل پايدىلىنىۋاتقان شۇنداقلا ئۆزىنى قاچۇرۇۋاتقان بىر مەسىلە بولۇپ خەلقئارا ئەمگەكچىلەر تەشكىلاتىنىڭ ئېنىقلىمىسى بويىچە ئېيتقاندا ئىنسانلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش كىشىلەرنى ئالداش ئۇلارغا ھەرىكەت چەكلىمىسى قويۇش ئۇلارنى تاشقى مۇھىتتىن ئايرىۋېتىش جىسمانىي ۋە جىنسىي جەھەتتە خورلاش قورقۇتۇش تەھدىت سېلىش كىملىكىنى تارتىۋېلىپ بەرمەسلىك ئىش ھەققىنى تۇتۇپ قېلىش قەرزگە بوغۇپ قويۇش ئىش مەيدانىدا ئېشەكتەك ئىشلىتىش تۇرمۇش شارائىتىنى ياخشىلاپ بەرمەسلىك سائەت قوشۇپ ئارتۇق ئىشلىتىش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە خىتايدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك خىتاينىڭ كۆپلىگەن ئىشلەپچىقىرىش ۋە تەمىنلەش ھالقىلىرىغا سىڭىپ كەتكەن بولۇپ ئۇنىڭغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن ئامېرىكىلا ئەمەس باشقا دۆلەتلەرمۇ تېگىشلىك رول ئوينىشى ۋە جىددىي تەدبىر قوللىنىشى كېرەك ئىكەن

قېنى ئەمىسە دىققىتىڭلار پروگرامما مەزمۇنىدا بولغاي. ئونىنچى ئۆكتەبىر كۈنىدىكى بېلەت تاشلاشتا خىتاي يەنە بىر قېتىم بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ ئەزاسى بولۇپ سايلانغان.

ئاۋاز بېرىش نەتىجىسىدە خىتاينى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئون بەش دۆلەت ئەزالىققا سايلانغان خىتاي بۇ نۆۋەت بىر يۈز توقسان ئىككى ئاۋازنىڭ بىر يۈز ئەللىك تۆتىگە ئېرىشىپ ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى بويىچە ئەڭ تۆۋەن ئاۋاز بىلەن بۇ ئورۇنغا ئېرىشكەن كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى مايا ۋاڭنىڭ دېيىشىچە خىتاينىڭ بۇ نۆۋەت سايلىنىشىغا ئاساسلىقى ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى بويىچە خىتاينىڭ باشقا رىقابەتچىسى بولمىغانلىقى سەۋەب بولغان ئىكەن

شۇڭا كېلەر قېتىملىق سايلامغىچە بۇ گۇرۇپپىدا خىتايغا رىقابەتچى بولىدىغان دۆلەتلەرنىڭ چىقىشى زۆرۈر.
مەلۇم بولۇشىچە، كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى ئەزالىقى بىر دۆلەتنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئەھۋالىنىڭ ياخشى ياكى يامانلىق كۆرسەتكۈچىگە قاراپ ئەمەس، بەلكى ھەر قايسى دۆلەتلەر تەۋە بولغان رايون ۋە قىتئەلەرگە بېرىلگەن سان بويىچە بەلگىلىنىدىكەن. كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىدىكى قىرىق يەتتە دۆلەتكە نوپۇسنىڭ تەقسىملىنىشىگە ئاساسەن سان بېرىلىدىغان بولۇپ بۇ بويىچە ئافرىقا ۋە ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونلىرىغا ئايرىم ئايرىم ئون ئۈچ سان لاتىن ئامېرىكىسى ۋە كارىب دېڭىز رايونىغا سەككىز سان شەرقىي ياۋروپاغا ئالتە غەربىي ياۋروپا ۋە باشقا دۆلەتلەرگە يەتتە سان بېرىلىدىكەن مانا بۇ خىتايدىن باشقا يەنە بۇرۇندى كۇبا قاتارلىق كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسى ناچار دۆلەتلەرنىڭمۇ كېڭەشتىن ئورۇن ئېلىشىدىكى ئاساسلىق سەۋەب ئىكەن تەتقىقاتچى مايا ۋاڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى داۋام قىلىۋاتقان بىر شارائىتتا بۇ كېڭەشكە ئەزا دۆلەت بولۇپ كىرگەنلىكىنى نەزەردە تۇتقاندا باشقا ئەزا دۆلەتلەر چوقۇم خىتاينىڭ بۇ ئورنىنى سۇيىستېمال قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك دېدى
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى داۋام قىلىۋاتقاندا، بىز خىتاينىڭ جاۋابكارلىققا تارتىلغانلىقىنى ئەمەس، بەلكى كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىگە ئەزا بولۇپ كىرگەنلىكىنى كۆرۈۋاتىمىز. بىز شۇڭا كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىگە ئەزا بولۇپ كىرگەن باشقا دۆلەتلەرنىڭ خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ خىزمەتلىرىنى ئاقسىتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە خىتاينىڭ جاۋابكارلىققا تارتىلىشىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن تېخىمۇ قاتتىق ئىشلىشىنى تەلەپ قىلىمىز. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسامۇ خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىگە ئەزا بولۇپ كىرىشىنى ئېغىر خاتالىق دەپ كۆرسەتتى. ئۇ، خىتاينىڭ ئەزا بولۇشىنىڭ بۇ ئورگاننىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى ياخشىلاش ئىشلىرىنى تەسلەشتۈرىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇردى.
دۇنيادىكى ئىنسان ھەقلىرى مەسىلىسىدە ئەڭ نوپۇزلۇق بولغان بىر ئورگاندا ئەزا بولۇشنىڭ ئۆزى، بۇ مەنتىقىي جەھەتتىنمۇ قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان ۋە ئىنسان ھەقلىرىنى ياخشىلايمىز دەيدىغان بىر ئورگاننىڭ خىزمەتلىرىنىڭ ياخشىلىنىشى ھەم تامامەن بۇنىڭغا پۇتلىكاشاڭچى بولىدىغان ۋە بۇ ئورگاننىڭ ئوبرازىنى خۇنۈكلەشتۈرىدىغان، ئۆزىنىڭ خىزمەت پرىنسىپلىرىنى زەدىلەيدىغان بىر ھادىسە. بىزنىڭ ئۈچۈنمۇ ناھايىتى پايدىسىز بىر ئەھۋال. بولۇپمۇ كېلەر يىل بىرىنچى ئايدا خىتاينىڭكى كىشىلىك ھوقۇقنى ئومۇميۈزلۈك كۆزدىن كەچۈرۈش قاراپ چىقىش يىغىنى بولىدۇ، پۈتۈن خەلقئارا تەشكىلاتلار بولسۇن، بىز بولساق بۇ يىغىنغا جىددىي تەييارلىق قىلىۋاتىمىز، بۇنداق بىر شارائىتنىڭ ئۆزىدە خىتاينىڭ بۇ ئورۇننىڭ ئەزالىقىدىن پايدىلىنىپ نۇرغۇنلىغان بىزنىڭ خىزمەتلىرىمىزگىمۇ پۇتلىكاشاڭ ئېلىپ كېلىدۇ، ھازىرغىچە بولغانغا ئوخشاش ۋە بۇنىڭغا ئەزا بولغان دۆلەتلەرگە ھەر خىل شەكىلدە بېسىملارنى قىلىش ئارقىلىق بەزى قارارلارنىڭ چىقىشىغا بۇندىن كېيىنمۇ توسقۇنلۇق قىلىدۇ، بۇ بىزنى ئازابلاندۇرىدىغان بىزنى ئېچىندۇرىدىغان بىر ھادىسە.
خىتاي ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىللىق كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىدىمۇ ئون بەش ئەزا دۆلەتنىڭ بىرى بولۇپ سايلانغان. لېكىن خىتاي ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى ئەزالىقىغا ئەڭ كۆپ ئاۋاز بولغان بىر يۈز سەكسەن ئاۋاز بىلەن سايلانغان بولسا ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنىڭ كەڭ كۆلەمدە ئاشكارىلىنىشى ھەم خوڭكوڭدىكى دېموكراتىك ھەرىكەتلەرنى باستۇرۇشتەك سەۋەبلىرى تۈپەيلىدىن ئەڭ تۆۋەن ئاۋاز بىلەن سايلانغان كىشىلىك ھوقۇقنى ئېغىر دەپسەندە قىلىدىغان دۆلەتلەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى ئەزالىقىغا سايلىنىشى بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ سايلام سىستېمىسىنى ئىسلاھ قىلىش ھەققىدىكى مۇنازىرىلەرنىمۇ كۈچەيتتى كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى خىتاي ئىشلىرى دىرېكتورى سوفىي رىچاردسون بۇ ھەقتە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى ئىنكاسىدا خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇقنى ۋە كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىنى قوغداشنى ھەمدە خەلقئارالىق ئورگانلارنى خىتاينىڭ دەخلى تەرۇزىدىن قوغداشنى ھەسسىلەپ ئاشۇرىدىغان ۋاقىت كەلدى دەپ ئاگاھلاندۇرغان خوڭكوڭ كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ قۇرغۇچىسى ۋە ئىجرائىيە دىرېكتورى بېنېدېكت روجېرس ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى ئىنكاسىدا بۇ ھەقتە توختىلىپ ئۇيغۇرلارغا قارشى ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقان، تىبەتتە ۋەھشىيلىكلەرنى سادىر قىلىۋاتقان ۋە خوڭكوڭنىڭ ئەركىنلىكىنى ۋەيران قىلغان، شۇنداقلا ئىنسانىيەتكە قارشى ھەر خىل جىنايەتلەرنى سادىر قىلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىگە ئەزالىققا سايلىنىشى پۈتۈنلەي نومۇسسىزلىق، دەپ يازغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىگە ئەزا بولۇپ سايلىنىشىغا پۇرسەت يارىتىپ بېرىۋاتقان بۇنداق يوچۇقلارنىڭ ئېتىلىشى لازىملىقىنى ئەسكەرتتى. بۇ بىرلەشكەن دۆلەت تەشكىلاتىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە بىرلەشكەن دۆلەت تەشكىلاتىنىڭ تەركىبىدىكى ھەر قايسى ئورگانلارنىڭ سايلاملىرىدا ھەمدە بولغان بەزى يوچۇقلاردىن خىتاي ھۆكۈمىتى مۇشۇنداق ئۇستىلىق بىلەن پايدىلىنىۋاتىدۇ. ھەمدە بۈگۈن دۇنيادا دىكتاتورلۇق بىلەن ئوتورىتارىزم بىلەن ئىدارە قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ سانى ھەقىقىي شەكىلدە دېموكراتىيە بىلەن ئىدارە قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ سانىدىن كۆپ بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ ھەمدە بۇ ئىنسانلىقنىڭ پۈتۈن دۇنيانىڭ بىزنىڭ ئۇنىڭ بۇنىڭ ئىرادىسىگە ئۇيغۇن كەلمەيدىغان بىر شەكىلدە مۇشۇ يوچۇقلاردىن پايدىلىنىپ مۇشۇنداق خىتايدەك دۆلەتلەر پايدا ئېلىپ كېتىپ بارىدۇ بۇمۇ شۇنىڭ بىر ئۆلچىمى ئەمدى بىزنى ئۈمىدلەندۈرىدىغان نەرسە خىتاينىڭ مەسىلەن بۇ قېتىم ئەڭ تۆۋەن بىر ئاۋاز بىلەن سايلىنىشى بۇمۇ بىر ئىلگىرلەش دەپ قارايمىز چۈنكى ئەمدى ئاسىياغا بېرىلگەن ساندا بۇ ئورۇننى تولدۇرىدىغان بۇنىڭغا ئىلتىماس قىلىدىغان دۆلەتلەرنىڭ سانى ئاز بولغان ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە

بىزگە زىيانلىق بولغان خىتاي پايدىلىنىپ كېتىدىغان ئەھۋاللارمۇ مەۋجۇت، ئەمما كۈرەش مۇشۇنداق دائىرىدە داۋام قىلىدۇ. بۇ نۆۋەتتىكى سايلامدا بولسا روسىيە تەلەپ قىلىنغان توقسان يەتتە بېلەتنىڭ ئاران سەكسەن ئۈچىگە ئېرىشىپ ئەزالىققا سايلىنالمىغان. ئۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئۇكرائىنىيەغا قارشى ئۇرۇش قوزغىغانلىقى ئۈچۈن ئورتاق قارار نەتىجىسىدە كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىدىن قوغلاپ چىقىرىلغان ئىدى. بۇ نۆۋەت ئۇ ئۆزىنى قايتا نامزاتلىققا كۆرسەتكەن بولسىمۇ سايلىنالمىغان. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئونىنچى ئۆكتەبىر كۈنى كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى ئەزالىقىغا سايلانغان ئون بەش دۆلەت ئىچىدە خىتايدىن باشقا يەنە ئالبانىيە برازىلىيە بۇلغارىيە بۇرۇندى كوتىدىۋويرى كۇبا دومىنىكا جۇمھۇرىيىتى فرانسىيە گانا ھىندونېزىيە ياپونىيە كۇۋەيت مالاۋى ۋە گوللاندىيە قاتارلىق دۆلەتلەر بار ئىكەن خەلقئارانىڭ تەنقىدى ۋە بېسىمىنىڭ كۈچىيىشىگە ئەگىشىپ خىتاي دائىرىلىرى ۋە مەتبۇئاتلىرى يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇر ئېلىدا ھەر مىللەت ئاھالىلىرى بىللە ياشاپ بىللە ئىشلەپ بىللە ئۆگىنىپ چوڭقۇر دوستلۇق ئورناتقانلىقى ھەققىدە سىياسىي خاراكتېرلىك تەشۋىقاتنى كۈنسېرى كۈچەيتمەكتە خىتاينىڭ بۇ تەشۋىقاتى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ۋە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى ۋە نارازىلىقىنى قوزغىدى تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئۆز مۇخبىرىمىز ئويغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولسۇن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان قاتتىق باستۇرۇش سىياسىتى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە بىر قىسىم دېموكراتىك دۆلەتلەر تەرىپىدىن ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ قاتتىق ئېيىپلەشكە ئۇچراۋاتقان مەزگىلدە خىتاي تاراتقۇلىرى ئۇيغۇرلار بىلەن خىتايلارنىڭ ئىناق ئىتتىپاق ۋە بەختىيار ياشاۋاتقانلىقىنى پۈتۈن دۇنياغا تەشۋىق قىلماقتا ئۇيغۇر ۋە خىتاي ۋەزىيىتىنى كۆزىتىۋاتقان تەتقىقاتچىلار ۋە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ تەشۋىقاتلىرىنى ئۆزىنىڭ قىلمىشلىرىنى يوشۇرۇش ۋە دۇنيا جامائىتىدىن يوشۇرۇش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە يېقىندا تىك توك قاتارلىق خىتاي تاراتقۇلىرىدا كومپارتىيىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان سىياسىتىنى ئۇيغۇر ۋە خىتايلارنىڭ دوستلۇقىنى كۈيلەيدىغان فىلىم ۋە ۋىدېئو تەشۋىقاتلىرى كۆپەيگەن جۇدېروڭغا ئوخشاش مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى ئۈلگىلىرىنى ياساپ چىقىپ ئۆزلىرىنىڭ سىياسىتىنىڭ ماھىيىتىنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇنغان تىك توكتا تارقالغان فىلىملارنىڭ بىرىدە خىتاينىڭ بۇ خىل تەشۋىقاتلىرى مۇنداق چۈشەندۈرۈلگەن جۇدېروڭ خوتەندە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان جۇدېروڭ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلىدىن باشلاپ خوتەن شەھىرى جىيا يېزىسى ئىتتىپاق كەنتىنىڭ سېكرېتارى ئۇيغۇر تىلىنى خوتەن شىۋىسىدە ناھايىتى راۋان سۆزلەيدىغان جۇدېروڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى ئۆز ئەمەلىيىتىدە كۆرسەتتى ئۇنىڭ يېتەكچىلىكىدە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى گۈللىرى پورەكلەپ ئېچىلدى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى ئۆز ئەمەلىيىتىدە كۆرسەتكۈچى ئۇ خوتەن شەھىرى جىيا يېزىسى ئىتتىپاق يېڭى كەنتىنىڭ پېشقەدەم شۇجىسى، ئۇنىڭ يېتەكلىشى بىلەن ئىتتىپاق يېڭى كەنتىدە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى گۈللىرى پورەكلەپ ئېچىلدى. ئۇيغۇر ئېلىدا ياشاپ، ئۆگىنىش ۋە تەتقىقاتلار بىلەن شۇغۇللىنىپ،

جۇدېروڭ ئۇ پەقەتلا ئاشۇنداق مېڭىپ بىر نەچچە ئادەملەر بىلەن پاراڭلىشىدۇ ئۇنى كۆرسەتكەن ئىككىنچىسى ئۇ ۋىدېئو تەشۋىقات ۋىدېئو بولغاندىن كېيىن ئۇنىڭكى قىلغان ئىشلارنى كۆرسەتكەن بولسىمۇ ئۇنىڭغا ئىشەنگىلى بولمايدۇ چۈنكى ئۇ بىر تەشۋىقات ۋىدېئو چوقۇم ئۆزى ئاشۇ ھۆكۈمەتنى ئاقلايدىغان، ھۆكۈمەتنى ياخشى دەيدىغان، ھۆكۈمەتنىڭ ئادەملىرىنى ياخشى دەيدىغان بىر ۋىدېئو بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنى كۆرسەتكەن بولسىمۇ، ئاشۇ قىلغان ئىشنى كۆرسەتكەن بولسىمۇ ئىشەنگىلى بولمايدۇ. لېكىن جۇدېروڭ چوقۇم ھۆكۈمەتنىڭ ئادىمى بولىدۇ. ئۆتكەن ئون يىلدا بولغان سىياسەتنى كۆرسەك، ھۆكۈمەتنىڭ سىياسىتىنى كۆرسەك، ئۇ چوقۇم مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتمىگەن، ئەكسىچە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقنى شۇنداق ئىتتىپاقلىققا ھۇجۇم قىلغان بىر سىياسەت بولىدۇ. جۇدېروڭ شۇ يىللارنىڭ ئىچىدە ھۆكۈمەتنىڭ ئادەملىرى ئادىمى بولغان دىن كېيىن ھۆكۈمەتنىڭكى ئەمەلدارلاردىن بولغاندىن كېيىن ھۆكۈمەتنىڭ سىياسىتىنى قىلغاندىن كېيىن ئۇمۇ چوقۇم رەسمىي ئىتتىپاق مىللەتلەر ئىتتىپاقلىققا ھۇجۇم قىلغان بۇزۇلغان دەپ كۆرسەك بولىدۇ دەپ ئويلايمەن جۇدېروڭ ھۆكۈمەتكە ۋەكىللىك قىلىدۇ پۇقرالارغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ ئۇ ئۆزىمۇ شۇ ھۆكۈمەتنىڭ ئادىمى بولغاندىن كېيىن ھۆكۈمەت بىلەن بىللە شۇ مىللىي ئىتتىپاقلىققا ھۇجۇم قىلغان ئادەم دەپ ھېسابلانسا، ھېسابلانسا بولىدىكەن. ئۇ ئادەم بەلكىم باشقا خىتايلارغا يول ئېچىشى مۇمكىن، شۇ يېزىغا كىرىش ئۈچۈن، يېزىنىڭ زېمىنىنى ئېلىۋېلىش ئۈچۈن، يېزىنىڭكى شۇ كۆكتات، مېۋە-چېۋىلارنى ئېلىپ، سېتىپ پايدا ئېلىش ئۈچۈن مۇشۇ ئۇيغۇرچە بىلىدىغان بىر ئادەم، بىر خىتاي شۇ يولنى ئېچىپ بېرەلىشى مۇمكىن باشقا خىتايلارغا.
ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان جۇ دېروڭغا ئوخشاشلار سېكرېتار بولغان ئۇيغۇر يېزىلىرىدا نۇرغۇن ئۇيغۇر لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە سولىنىپ ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىنكى ئىنسانىيەت دۇنياسىدا ئېغىر پاجىئەلەر يۈز بەردى لېكىن خىتايلار بۇلارنى ئېتىراپ قىلماي ئەكسىچە رايوندىكى گۈللەپ ياشنىۋاتقان مەنزىرىلەر مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى تەشۋىق قىلماقتا شىنجاڭ گېزىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ ئون توققۇزىنچى كۈنى يۇقىرىدىكى خوتەن شەھىرى جىيا يېزىسى ئىتتىپاق كەنتى ھەققىدە مەخسۇس خەۋەر ئېلان قىلغان خەۋەردە مۇنداق دېيىلگەن شىنجاڭنىڭ خوتەن شەھىرى ئىتتىپاق كەنتى يەرلىك ھۆكۈمەت ۋە كىشىلەرنىڭ جاسارىتى ۋە ئەقىل پاراسىتىگە تايىنىپ بىپايان قۇملۇقتا قەد كۆتۈرگەن يېڭى كەنت بەش يۈزدىن ئارتۇق ئائىلە ۋە مىڭدىن ئارتۇق نوپۇسى بار خىتاي ئۇيغۇر ۋە تۇڭگانلار ياشايدۇ نوپۇسنىڭ ئەللىك پىرسەنتىنى ئۇيغۇرلار تەشكىل قىلىدۇ ئىتتىپاق كەنتىدە ھەر مىللەت ئاھالىلىرى بىللە ياشاپ بىللە ئىشلەپ بىللە ئۆگىنىپ چوڭقۇر دوستلۇق ئورناتتى جىيا كەنتى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنىڭ يېڭى ئۈلگىسىگە ئايلاندى ھالبۇكى جىيا كەنتىدە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان ھازىر ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان ئابدۇۋاھاب ئەپەندىنىڭ دېيىشىچە ئىتتىپاق كەنتىنىڭ ئەسلى ئىسمى ئىمام ئاسىم ئىكەن بىر قەدىمىي ئۇيغۇر كەنتى ئىكەن ئۇ بۇ يەردە ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن بۇرۇن خىتاي يوق ئىدى ھۆكۈمەت خىتايلارنى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى كۆچۈرۈپ كەلدى ئۇيغۇرچە بىلگەن جۇ دېروڭنىڭ كەنت باشلىقى بولۇشى ئۇيغۇرلارنىڭ قەلبىنى ئۇتۇش ئۈچۈن ئۇ ئۇيغۇرلارغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ خىتاي ۋە خىتاي ھۆكۈمىتى ۋەكىللىك قىلىدۇ خىتاينىڭ مەقسىتى ئۇيغۇرلارنىڭ زېمىنىنى تارتىۋېلىش ۋە ئۇيغۇرلارنى بۇ يەردىن ئاستا ئاستا يوق قىلىش دېدى ئۆزۈم شۇ خوتەندىكى جىيادا چوڭ بولغان ئون يەتتە يىللىق ياشلىق باھارىم ئاشۇ يەردە ئۆتتى مېنىڭ. مەن ئىككى مىڭ ئون تۆتتىن يازدا شۇ چەت ئەلدە ياشاۋاتىمەن. ئەمدى بىز بار ۋاقتىدا ئىككى مىڭ ئون تۆت يىلدا خىتاي يوق ھېسابتا ئىدى. ئۇ ۋاقىتلاردا ئەمدى بولسىمۇ شۇ ئادەم يوق، ئۇيغۇرلار يوق يەردە ياشايتتى. بىرەر ئىككى تال، ئۈچ تۆت تال چىقامدىكەن. ناھايىتى ئاز ئىدى. ئۇ ۋاقىتلاردا زاتەن ئۇيغۇرلاردىن قورقۇتتى ھەممە ۋاقىتلاردا خىتايلار. ئىككى مىڭ ئون تۆت بۇ ئىتتىپاق كەنتى سېكرېتارى بولاتتى. خىتاي. ئىمام ئاسىم دەپ خوتەننىڭ جىيا يېزىنىڭكى ئەينىدە پەيشەنبە كۈنلۈكتە دە شەھەردىن چىقىپ ئەينىدە پەيشەنبە كۈنلۈك ئىمام ئاسىمغا بېرىپ كېلىدىغان ئەينىدە ئىشلار بارتى. خىتاي شۇ ۋاقىتلىرىدا ما يەردە ئۆي ھەقسىز بېرىمىز، يەر تېرىيدىغان يەر بېرىمىز، ئۇ بېرىمىز، بۇ بېرىمىز دەپ جىق ئۇيغۇرلىرىمىز جىق بارغان بولدى. بېرىپ قىلغاندىن كېيىن ئاۋۇلار تەھدىت سېلىپ يا ما ئۆيدە ئولتۇرسا ياكى ئا ئۆيدە ئولتۇرسا ئىككىلىسى ئولتارساڭ بولمايدۇ دەپ ئىككىسىنىڭ بىرىنى قىلىشقا تاللاش بەزى ئادەمگە مەن ئولتارمۇ ئۆزى ئولتارمىساڭ ئولتۇر دېگەندەك ئوخشىمىغان شەكىلدە مۇشۇنداق نېمە قىلىپ ئېلىپ بېرىپتۇ ئېلىپ بارغاندىن كېيىن بەزى ئۇيغۇرنىڭ كۆپىنچىسى ئۆزىنىڭكى ئۆيگە قايتىپ كېتىپتۇ بەزەنلەر ناھايتى ئاز پىرسەنت ئادەمدىكىلەر ئاشۇ يەردە ئورۇنلاشىپ قالغان ئىشلار بار ئاندا خىتاينى كەنت باشلىق قىلمايتتى ئەمدى ماۋۇ يېڭى ئىتتىپاق كەنتى سېكرېتارى قىلدى بۇ يەرنى ئەسلى يېڭىدىن بېرىپ ئۇ يەرگە خىتاينى ئاشۇ كەنت باشلىقى قىلغان بولدى ئاشۇ يەردە ئەمدى باشقا يەرلەرگىمۇ بىز چىققاندىن كېيىن بولغان بولسا ئاستا-ئاستاغىنە بىز مىللىتىمىزنى چۈنكى بىۋاسىتە خىتاي تىلىنى بىلىدىغاننى نېمە دەيمىز سېكرېتار قىلدى دېسە بىزنىڭ ئا يەردىكى مىللەتلەر ئەلۋەتتە ئۇنىمايدۇ بىز ئۇيغۇر دېساق ئۇندا نېمە بىزنى باشقۇرىدىغان ئادەم ھەرگىز خىتاي بولسا بولمايدۇ دەپ بۇنىڭدىكى مېنىڭچە مەقسىتى ئاستا-ئاستاغىنە ئۇيغۇرچىنى بىلىدىغان مۇشۇنداق خىتاينى سېكرېتار قىلىش بىلەن ئاستا-ئاستا بىزنىڭ ئاشۇ يەردىكى ئۇيغۇرىمىزنى ئاستا-ئاستاغىنە ئۇيغۇرلۇقتىن يوق قىلىپ

بۇ ھەقتە رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى جۇ دېرۇڭغا ئوخشاش ئۇيغۇرچە بىلگەن خىتايلارنىڭ خوتەندىلا ئەمەس قەشقەردىمۇ كەنت ۋە يېزىلارغا باشلىق قىلىپ تەيىنلەنگەنلىكىنى ۋە بۇلارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئويۇنچۇقلىرى ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتى ئۇ جۇ دېرۇڭغا ئوخشاش ئۇيغۇرچە بىلىدىغان خىتايلار بەك ئاز مۇتلەق كۆپ ساندىكى خىتايلار ئۇيغۇرچە بىلمەيدۇ ۋە ئۆگەنمەيدۇ لېكىن ئۇيغۇرلارنى خىتايچە ئۆگىنىشكە مەجبۇرلاۋاتىدۇ ھۆكۈمەت جۇ دېرۇڭغا ئوخشاش خىتايلار ئارقىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يۈرگۈزىدۇ دېدى بەلكىم شۇ مانىڭدىن كېيىن يېڭى قۇرۇلغان مەھەللىلەرگە ياكى بولمىسا ئاشۇ سېكرېتارنى بىز خىتايدىن ئۇيغۇرچە بىلىدىغانلارنى تەيىنلەيمىز دەپ ئۈلگە كۆرسەتكەن شۇنداق بىر ئۇچۇر بەرگەن بولۇشى مۇمكىن. ئەمدى بۇنىڭغا ئوخشاش جۇ دېرۇڭغا ئوخشاش بۇنداق خىتايلار. ئۆزىمىزنىڭ يەرلىك شېۋىلەردە سۆزلەپ قىلىدىغان خىتايلار جىق قەشقەردىمۇ بار ھەممە يەردە بار ئەمدى ئۇلار شۇ ھە بۇ ئارقىلىق شۇ خەلقنىڭكى خىتايغا بولغان ئۆچمەنلىكىنى يوق قىلىش، قەلبىنى ئۇتۇش ئۈچۈن دېدۇققۇ ئاينا قىلىش ئارقىلىق لېكىن بىز ئىتتىپاق، ئىتتىپاق بىر مۇھىت ياراتتۇق دەيدۇ. ئەمما لېكىن ئۇلار بىزنىڭ تىلىمىزنى باشقا بىر مىللەت، ئاز سانلىق مىللەت دەپ قالپاقنى كىيگۈزۈپ قوياپ قىلىدىغان مۇشۇنداق ئېچىنىشلىق زەربىلەرنى مىللىي كۈلتۈر، كۈلتۈرىمىزنى، ئۇندىن كېيىن مەدەنىيىتىمىزنى يوقىتىقلىق، بالىلىرىمىزنى ئاتا-ئانىسىدىن ئايرىۋېتىقلىق، ئۇلارنىڭ مېڭىسىنى يۇيۇقلۇق، ئەمدى بۇلارغا نېمە دەيسەن ئەمدى شۇ؟ سەن ئۇنى مۇنداقلا ئوتتۇرىغا چىقىرىپ، ئاشۇ ئارقىلىق كۆرسىتىپ قويۇۋاتىسەن، لېكىن ئۆزۈڭنىڭكى بۇ بالىلار ئاتا-ئانىسىدىن ئايرىپ، بالىلارنىڭ مېڭىسىنى يۇيۇپ، ئۇلارنى شۇ خىتايچىلاشتۇرۇش باھانىسى بىلەن سەن جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى دېگىنىڭ بىلەن، ئەمما سەن خىتايچىلاشتۇرۇۋاتىسەن ئۇلارنى، شۇ ئاسمىلاتسىيە قىلىۋاتىسەن، ئۇلارنى يوق قىلىۋاتىسەن ئاتا-ئانىسىغا. ئوتتۇرىسىدىكى ئەۋلادلارنىڭكى باغلىنىشىنى، باغنى ئۈزۈۋاتىسەن.
سەن بۇ گۇناھىڭغا نېمە دەيسەن؟ بۇ قىلمىشىڭغا، بۇ ئىنسانىي، بۇ سويقىرىم، ئىنسانىيەتنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ يوقىتىش، ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ بولالمىغاچقا، ئاخىر ئۇلارنى شۇنداق كامپلارغا، جازا لاگېرلىرىغا سولاپ، ئۇلارنى ئۆلتۈرىدىغاننى ئۆلتۈرۈپ، ئۇنىڭدىن كېيىن ئېشىپ قالغانلارنى قول ئىشچى قىلىپ، مانداق قىلىۋاتىسەن. سەن بۇلارغا نېمە دەيسەن؟ بۇنىڭغا جاۋاب بەر. مۇشۇنداق بولغان دەمدارلىقى، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى. مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى خىتاي مىللىتىنىڭكى تىلىنى ئۆگىنىش، ئۇلارنىڭ مەدەنىيىتىنى قوبۇل قىلىشقا مەجبۇرمۇ ھەم شۇ باشقا مىللەتلەر ئېرىپ يوقاپ كەتسە بولامدۇ؟ بۇلارغا جاۋاب بېرىش كېرەكتە خىتاي. بۇلارنى قانداق پەردازلاپ كۆرسىتىدۇ شۇ؟ بىرسى خەلقىمىزنىڭ ئۇلارغا بولغان قارشىلىقىنى يوقىتىش ئۈچۈن، يەنە بىرسى دۇنياغا باشقا بىر ئۆرنەك يارىتىۋاتىمىز، مانا مۇشۇنداق قىلىۋاتىمىز دەپ ئۆزىنى يەنە چوڭ كۆرسىتىش ئۈچۈن بولۇۋاتقان ئىشلار دە.

ئۇيغۇر ئېلىدا كەڭ كۆلەمدە يۈرگۈزۈلۈۋاتقان تۇتقۇن سىياسىتىنىڭ لايىھىلىگۈچىسى دەپ بىلىنگەن ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى جۇ خەيلۈن قاتارلىق تۆت خىتاي ئەمەلدارىغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن چېتىشلىق بولغانلىقى ئۈچۈن ئېمبارگو قويغان ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ياۋروپا ئىتتىپاقىمۇ جۇ خەيلۈن قاتارلىقلارغا جازا يۈرگۈزگەنىدى قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى
ئامېرىكىدىكى تەتقىقات مەركەزلىرىدىن بىرى بولغان سى فور ئېي دى ئېس ئون بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئۇيغۇر رايونىدىكى كانلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە يەر شارى پۇل مۇئامىلە سودا زەنجىرى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ھەققىدە يېڭى بىر دوكلات ئېلان قىلغان دوكلاتتا يۈزلىگەن ئامېرىكا شىركەتلىرى ۋە بىر قانچە ئاساسلىق مۈلۈك باشقۇرۇش شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىگىگە چېتىشلىق بولغان كان ئېچىش شىركەتلىرىنى مەبلەغ بىلەن تەمىنلەيدىغانلىقى كۆرسىتىلگەن تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز نۇرىمان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ ئون بىرىنچى ئۆكتەبىر مەركىزى ۋاشىنگتوندىكى ئىلغار مۇداپىئە تەتقىقات مەركىزى يەنى سى فور ئېي دى ئېس يېرىلغان تومۇرلار دۇنيانىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى قېزىلما بايلىقلارغا تايىنىپ قېلىشى سەرلەۋھىلىك دوكلاتىنى ئېلان قىلغان مەزكۇر يېڭى دوكلاتتا ئامېرىكىدىكى يۈزلىگەن چوڭ شىركەتلەرنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرى تەرىپىدىن قېزىلىۋاتقان ئالتۇندىن پايدىلىنىپ مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىۋاتقان بولۇشى مۇمكىنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان دوكلاتتا دېيىلىشىچە ئۇيغۇر رايونى خىتاينىڭ كۆمۈر تەبىئىي گاز ئالتۇن مىس ۋە تۆمۈر ئىشلەپچىقىرىشتىكى ئاساسلىق خام ئەشيا بازىسى ئىكەن دوكلاتتا ئالتۇن بايلىقى ئاساسلىق تەكشۈرۈش نۇقتىسى قىلىنغان بولۇپ خىتايدىكى ئون چوڭ ئالتۇن شىركىتىنىڭ تۆتى ئۇيغۇر رايونىدا تىجارەت قىلىدىكەن ئېنىقلانغان مەزكۇر تۆت شىركەت لىڭباۋ ئالتۇن گۇرۇھى شىركىتى جاۋجىن كانچىلىق سانائىتى شىركىتى زىجىن كانچىلىق گۇرۇھى ۋە خىتاينىڭ ئىككىنچى چوڭ ئالتۇن شىركىتى بولغان شەندۇڭ ئالتۇن گۇرۇھى قاتارلىقلار ئىكەن دوكلات يەنە ۋەنگارد فىدېلىتى جېي پى مورگان چېيس ۋە بلەك ستون قاتارلىق پۇل مۇئامىلە شىركەتلىرىنىڭ ئامېرىكا شىركەتلىرىنى ئۇيغۇر رايونىدىكى ئالتۇن كان ئېچىش تىجارىتىگە مەبلەغ سېلىشقا يېتەكلىگەنلىكى كۆرسىتىلگەن تەتقىقاتچىلار ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئاساسلىق بىر پارچىسى ئىكەنلىكىنى ئېلان قىلغان ئەھۋال ئاستىدا ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق قۇربانلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن پايدىلىنىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتكەن دوكلاتنىڭ ئاخىرىدا ئۇيغۇر رايونىدىكى كانلاردىن قېزىۋېلىنغان ئالتۇنلارنىڭ ئامېرىكا ۋە خەلقئارا تەمىنلەش زەنجىرىگە كىرىشى مۇمكىنلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ ھەر قايسى سودىگەرلەرنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىن كەلگەن ئالتۇننى ياكى باشقا مىنېرال ماددىلارنى سېتىۋالماسلىققا كاپالەتلىك قىلىشقا چاقىرغان ئىلغار مۇداپىئە تەتقىقات مەركىزىنىڭ ئىنسانىي بىخەتەرلىك پروگرامما دىرېكتورى ئېرىنا بۇخارىن خانىم مەزكۇر دوكلات ھەققىدە رادىيومىزنىڭ سورىغان سوئاللىرىغا ئېلخەت ئارقىلىق جاۋاب قايتۇردى بىز ئۇيغۇر رايونىدىكى ئالتۇن كانلىرىنى تەكشۈرۈش ئارقىلىق ئۇيغۇر رايونىدا ئېچىلغان كانلاردا مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە باشقا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنىڭ يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى ئىسپاتلىدۇق شۇنداقلا بىز مىنېرال بايلىقلار تەمىنلەش زەنجىرىدىكى يۈزلىگەن چوڭ شىركەتلەرنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن قانداق مۇناسىۋىتى بارلىقىنى چۈشەندۈردۇق دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە مەتل مېيسى تېسلا ئەپل ۋە نىۋېدا قاتارلىق يۈزلىگەن چوڭ شىركەتلەرنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن چېتىشلىقى بولغان ئالتۇن تەمىنلىگۈچى شىركەتلەر بىلەن بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىك مۇناسىۋىتى بارلىقى ئاشكارىلانغان ئالما شىركىتىنىڭ باياناتچىسى نىك لېھى رادىيومىزغا سۆز قىلىپ دۇنيانىڭ ھەرقانداق يېرىدىكى تەمىنلەش زەنجىرىدە مەجبۇرىي ئەمگەككە يول قويمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى سىياسىي ئانالىزچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى ئەڭ خەتەرلىك كانلاردا مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىشنىڭ خېلى بۇرۇنقى ۋاقىتلاردىن باشلانغانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى شەرقىي تۈركىستاندا كانچىلىق مەيلى كۆمۈر كان بولسۇن باشقا مېتال كانلىرى بولسۇن ھەتتاكى بىز ئەگەر ئازراق ئالدىغا سۆرەيدىغان بولساق خىتاينىڭكى غۇلجىدا قۇرغان ئۇرانيۇم يەنە ئاتوم ياسايدىغان شۇ زاۋۇتلىرىدىمۇ، شۇ كانلىرىدىمۇ ئۇيغۇرلارنى ئىشلەتكەن. ئۇلارنىڭ كۆپىنچىسى راك كېسەل بىلەن ئۆلدى. بىلىمەن ئۇلارنى. ئاشۇ ۋاقىتلاردىمۇ شۇلارنى شۇ مەجبۇرىي ھەربىي تۈزۈم بىلەن باشقۇرۇپ ئىشلەتكەن. ھازىرغىچە بۇ داۋاملىشىۋاتىدۇ. بۇ كانلاردا ئۇيغۇرلارنى ھازىر تېخىمۇ كەڭ كۆلەمدە. مەجبۇر ئەمگەك قىلىپ ئىشلىتىۋاتقان، مەيلى كۆمۈر كان بولسۇن، كەم ئۇچرايدىغان مېتال بولسۇن، بولۇپمۇ ھازىر ما باتارېيىغا تەمىنلەيدىغان لىتىيۇم، كەم ئۇچرايدىغان مېتاللار، بۇلارنىڭ ھەممىسىنى ئالتاي، غۇلجا، كورلا مۇشۇ تەرەپتىكى كانلىرىدا كەڭ كۆلەمدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئىشلىتىۋاتىدۇ.
ئىرىنا بۇخارىن خانىم رادىيومىزغا قايتۇرغان ئېلخېتىدە ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى كانچىلىق شىركەتلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچى يۆتكەش، ۋە مەجبۇرىي تەربىيىلەشكە قاتناشقانلىقىغا ئائىت ئېنىق پاكىتلارنى تاپقانلىقىنى يازغان ئۇ خېتىنى مۇنداق داۋام قىلغان بۇ ئىككى تۈرلۈك سىياسەت ھۆكۈمەتنىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەرگە قارىتىلغان زوراۋانلىق ھەرىكىتىنى قوللايدىغان ئىككى ئاساسلىق ئۇرۇنۇشتۇر بۇ كانلار ئارقىلىق يۈز بېرىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى دوكلاتتا ئاشكارىلانغان تەمىنلەش زەنجىرى ۋە مەبلەغ سېلىش سېستېمىسى ئىقتىسادىي جەھەتتىن قوللىغان

ھەممىسى مۇشۇ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ئىشلەپ چىقىرىلغان خام مەھسۇلاتلارنى ئىشلىتىۋاتىدۇ. بۇ دېمەكلىك ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقى داۋاملىشىۋاتىدۇ. ئەمما خەلقئارا چوڭ سودا شىركەتلىرىنىڭكى بۇنىڭغا بولغان ھوشيارلىقى ياكى بۇنىڭغا بولغان تونۇشى ناھايىتى تۆۋەن. بۇلار پۇلنى قوغلاپ، مىللىي قىرغىنچىلىقتەك بۇنداق خەلقئارا قانۇنى بويىچە ئەڭ چوڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتكىمۇ كۆز يۇمۇپ، بۇنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىدۇ. بۇ دوكلاتنىڭ چىقىشى بىلەن خەلقئارا بۇنىڭغا ئويغىنىشى لازىم ۋە ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن مۇشۇ كانچىلىق قېزىش كانلىرىدا ئىشلەۋاتقان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن كېلىپ چىققان مەھسۇلاتلارنى قەتئىي بايقۇت قىلىش كېرەك. بولۇپمۇ ئالما، تېسلا قاتارلىق مۇشۇنداق چوڭ شىركەتلەرنىڭكى ئىشلەتمەسلىكى مېنىڭچە خىتايغا چوڭ تەسىر يەتكۈزىدۇ. ئاخىرىدا ئىرىنا بۇخارىن خانىم دوكلاتتا ئاشكارىلانغان دەلىل ئىسپاتلارغا تايىنىپ تۇرۇپ ھۆكۈمەت، شىركەت ۋە ئىستېمالچىلارنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىدىن مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چىقىرىپ تاشلاشتىكى رولى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دەپ يازغان. ھۆكۈمەتلەر ۋە شىركەتلەر ھازىر بار بولغان مىنېرال ماددىلار ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى تۇرۇش قانۇنلىرىنى مۇۋاپىق ئىجرا قىلىشىغا كاپالەتلىك. قىلىشى كېرەك ھۆكۈمەتلەر يەنە بۇ سىستېمىلارنى قالايمىقانلاشتۇرىدىغان قوشۇمچە قانۇنلارنىڭ مۇۋاپىق ياكى ئەمەسلىكىنى باھالىشى كېرەك ئىستېمالچىلار ئۆزلىرىنىڭ ھوقۇقىدىن پايدىلىنىپ ھۆكۈمەت ئورگانلىرى ۋە ئۇلار مال سېتىۋالغان شىركەتلەرگە مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچى ئىشلىتىشكە قارشى تۇرىدىغانلىقىنى ئېنىق بىلدۈرۈشى كېرەك مەلۇم بولۇشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا ئاساسەن ئەگەر ئامېرىكا شىركەتلىرى ئىمپورت قىلماقچى بولغان مەھسۇلاتلىرىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىدە مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ئىشلىتىلمىگەنلىكىنى ئىسپاتلىيالمىسا ئۇيغۇر رايونىدا ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنى ئىمپورت قىلىش چەكلەنگەن ۋاشىنگتونغا جايلاشقان سى فور ئەي دى ئېس نىڭ رەسمىي تور بېتىدىكى مەلۇماتلارغا قارىغاندا مەزكۇر تەتقىقات مەركىزى سانلىق مەلۇماتلار ئارقىلىق يەر شارى تىنچلىقى ۋە بىخەتەرلىكىگە تەھدىت سالىدىغان كۈچلەرگە ئائىت تەتقىقاتلار بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ئورگان ئىكەن بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى
يىگىرمە توققۇزىنچى سېنتەبىر كۈنىدىن سەككىزىنچى ئۆكتەبىرگىچە ئىستانبۇلنىڭ فاتىھ رايونىدىكى مىللىي تۈرك ئوقۇغۇچىلار بىرلىكى مەركىزىدە شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرىمىز ناملىق كۆرگەزمە ئېچىلغان ئىگىلىنىشىچە مەزكۇر كۆرگەزمىگە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ماي بوياق رەسىملەر فوتو سۈرەتلەر تەشۋىقات ۋاراقچىلىرى قاتارلىق سەنئەت ئەسەرلىرى ۋە باشقىلار ئارقىلىق گەۋدىلەندۈرۈلگەن مەلۇم بولۇشىچە كۆرگەزمە جەريانىدا يەنە ھەر خىل مەدەنىيەت سەنئەت پائالىيەتلىرى لېكسىيەلەر ئېلىپ بېرىلغان خەۋەرنىڭ تەپسىلاتىنى تۆۋەندە ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر.
مەركىزى ئىستانبۇلدىكى خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكى مىللىي تۈرك ئوقۇغۇچىلار بىرلىكى قاتارلىق ئىجتىمائىي تەشكىلاتلارنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى ۋە ئىسلام دۇنياسى ئىجتىمائىي تەشكىلاتلار بىرلىكى ياشلار شۆبىسى قاتارلىق ئالتە جەمئىيەتنىڭ قوللاپ قۇۋۋەتلىشى بىلەن ئىستانبۇلدا شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرىمىز نامىدا كۆرگەزمە ئېچىلدى بۇ كۆرگەزمە چەت ئەللىك ساياھەتچىلەر ئەڭ كۆپ كېلىدىغان ئىستانبۇلنىڭ فاتىھ رايونىدىكى مىللىي تۈرك ئوقۇغۇچىلار بىرلىكىنىڭ مەركىزىدە ئېچىلغان بولۇپ كۆرگەزمە توققۇزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنى ئېچىلىش مۇراسىمى بىلەن باشلىنىپ ئونىنچى ئاينىڭ سەككىزىنچى كۈنى يەكشەنبە چۈشتىن كېيىن يېپىلىش مۇراسىمى بىلەن ئاخىرلاشتى كۆرگەزمىگە ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن كۈندىن كۈنگە ئېغىرلىشىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى سەنئەت بىلەن ئىپادىلەش مەقسىتىدە ماي بوياق رەسىملەر فوتوسۈرەتلەر تەشۋىقات ۋاراقچىلىرى قويۇلغاندىن سىرت يەنە ھەر خىل مەدەنىيەت سەنئەت پائالىيەتلىرى لېكسىيەلەر ئۇيۇشتۇرۇلدى كۆرگەزمىگە يەنە خىتاينىڭ تۈرمىسى ۋە جازا لاگېرلىرىنىڭ ئىچكى كۆرۈنۈشلىرى تەقلىد قىلىنغان سوراقخانا ۋە سوراقخانىدىكى يولۋاس ئورۇندۇق قاتارلىق ھەر خىل قىيناش ئەسۋابلىرى قويۇلغان بولۇپ بۇ كۆرۈنۈشلەر زىيارەتچىلەرنىڭ ئەڭ دىققىتىنى تارتقان نۇقتىلار بولدى بىز بۇ كۆرگەزمە توغرىسىدا كۆرگەزمىنى ئۇيۇشتۇرغان تۈركىيە مىللىي تۈرك ئوقۇغۇچىلار جەمئىيىتىنىڭ مەدەنىيەت ۋە تەلىم تەربىيە ئىشلىرى مەسئۇلى مۇجتەبا سەيد دەرىجى ئەپەندىنى زىيارەت قىلدۇق زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان مۇجتەبا سەيد دەرىجى ئەپەندى بۇ كۆرگەزمىنى ئۇيۇشتۇرۇشتىكى مەقسىتى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى.
بۇ سانات سەرگىلەرىيلە، بۇ پروگراملارىن ھەپسىيلە بىز مىللەتىمىزە دوئۇ تۈركىستاندا گەرچەكلەشەن سويقىرىمى ئانلاتمايا چالىشتىق.
بىز بۇ كۆرگەزمە پائالىيىتى ئارقىلىق شەرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى خەلقىمىزگە تونۇشتۇرۇشقا تىرىشتۇق. دۇنيادا شەرقىي تۈركىستانغا ئوخشاش روھىنگا قاتارلىق كۆپلىگەن جايلارنىڭ زۇلۇمغا ئۇچرىغانلىقىنى دۇنياغا ئاڭلىتىدىغان كۆپ ساندا جەمئىيەتلەر مەۋجۇت. بىراق ئەپسۇسلىنارلىق بىلەن شەرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمنى ئاڭلىتىدىغانلارنىڭ سانى چەكلىك ئىكەنلىكىنى شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنىڭ يالغۇز قالغانلىقىنى ھېس قىلدۇق شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازى بولۇپ ئۇلارنىڭ يېنىدا بولىدىغانلىقىمىزنى ئۇلارنىڭ يالغۇز ئەمەسلىكىنى ئىپادىلەش ئۈچۈن بۇ كۆرگەزمىنى ئاچتۇق مۇجتەبا سايىت دەرىجە ئەپەندى بۇ كۆرگەزمىنى تۈركلەردىن سىرت يەنە كۆپ ساندا چەت ئەللىك ساياھەتچىلەرنىمۇ زىيارەت قىلغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى سەرگىمىزدە بىرچوق فارقلى ئۈلكەدەن تۇرىستلەر ۋە يەرەل ئىنسانلار زىيارەتتە بۇلۇندۇ. بۇ كۆرگەزمە ئېچىلغان ئورۇن ئىستانبۇلنىڭ ئەڭ ئاۋات ساياھەت ئورۇنلىرىدىن بىرى بولغان فاتىھ رايونى بولغانلىقى ئۈچۈن، تۈركلەردىن سىرت يەنە ياۋروپا ئەللىرىدىن كەلگەن كۆپ ساندىكى چەت ئەللىك ساياھەتچىلەرمۇ زىيارەت قىلدى كۆپىنچىسى شەرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن خەۋىرى يوقلۇقىنى ئىپادىلەشتى ۋە بۇ كۆرگەزمىنى ئاچقانلىقىمىز ئۈچۈن بىزلەرنى تەبرىكلىدى بىزمۇ بۇ كۆرگەزمە ئارقىلىق شەرقىي تۈركىستان داۋاسىنى ئاڭلىتىش پۇرسىتىگە ئېرىشكەنلىكىمىز ئۈچۈن مەمنۇن بولدۇق بىز بۇ كۆرگەزمىنى ئۇيۇشتۇرغان خەلقئارا شەرق تۈركىستان تەشكىلاتلىرى بىرلىكىنىڭ مۇئاۋىن كاتىپى ئىبراھىم سىدىق بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق زىيارەتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئىبراھىم سىدىق ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى سەنئەت ئەسەرلىرى ئارقىلىق تونۇشتۇرۇشنى پىلانلاپ بۇ كۆرگەزمىنى ئاچقانلىقىنى بىلدۈردى يەنى بىز شەرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمنى پەقەتلا نېمە ھېلىقى ئىنسانلارنىڭ ئىچىنى ئاغرىتىدىغان بىر شەكىلدە ئەمەس تېخىمۇ ئىنسانلارنى قىزىقتۇرىدىغان سەنئەتسال بىر شەكىلدە ئېلىپ بېرىشنى پىلانلاپ تۈركىيەدىكى ئەڭ چوڭ يەرلىك تەشكىلاتلار بىلەن بىرلىكتە ياشلار شۆبىلىرى بىلەن بىرلىكتە بۇ پائالىيەتنى ئېلىپ باردۇق ئىبراھىم سىدىق يەنە كۆرگەزمىدە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى جازا لاگېرلار ۋە لاگېردا ئېلىپ بېرىلىدىغان قىيىن قىستاق سوراقخانىلىرىنى تەسۋىرلەش ئۈچۈن تەقلىدىي ئۆيلەرنى ياساپ كۆرسىتىلگەنلىكىنى بىلدۈردى بۇنىڭدىن باشقا ئەڭ ئاساسىي يېرى بولسا خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان قۇرغان جازا لاگېرىنىڭ ئىچىدىكى بەزى ئۆيلەرنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتتۇق يەنى بۇ ئۆيلەرنىڭ ئىچىدە بەش تۈرلۈك ئۆي بار بىرىنچىسى خىتاينىڭ ئاشۇ سوراق سورايدىغان

مەن بۇ كۆرگەزمىنىڭ ئېلانىنى كۆرۈپ ئېچىلىشىنى تۆت كۆز بىلەن كۈتكەن ئىدىم چۈنكى بىز شەرقىي تۈركىستانغا مۇناسىۋەتلىك چەكلىك خەۋەرلەر ۋە بىر قىسىم كىتاب ماقالىلەرنى ئوقۇغان بولساقمۇ كۆرگەزمىدە نەق مەيداننى كۆرۈپ ئۇ يەردىكى قېرىنداشلىرىمىز ھەققىدە مەلۇماتقا ئىگە بولۇشنى خالايتتىم بۇ كۆرگەزمىدە مەن تەسەۋۋۇر قىلغاندىنمۇ كۆپ مەلۇماتلارنى ئۇچراتتىم خۇسۇسەن كۆرۈۋاتىمەن بىلىۋاتىمەن دېگەن كۆرگەزمە ئۆيىگە كىرگەندىن كېيىن مەن ئۆزەمنى خۇددى يىغىۋېلىش لاگېرىغا قامالغان بىر ئۇيغۇرغا ئوخشاش ھېس قىلدىم چىن ئەسارىتى ئالتىندا ياشىيورمۇشۇم ھىسسىياتى ۋەردى. مەن خۇددى خىتاي ئاسارىتى ئاستىدا قالغان شەرقىي تۈركىستاندا ياشاۋاتقاندەك ھېس قىلدىم ئۇ ۋەھشىي كۆرۈنۈشلەرنى كۆرۈپ ئۇ ئۆيلەردە بىر قانچە مىنۇتتىن ئارتۇق تۇرالمىدىم ئەمما ئويلىغانسېرى ئۇ يەردە نەچچە يىلدىن بۇيان ئەسىرگە ئېلىنغان ۋە يىغىۋېلىش لاگېرلىرىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنى كۆز ئالدىمغا كەلتۈرۈپ كۆڭلۈم بەك يېرىم بولدى خۇدايىم بۇيرۇسا بىر كۈنى ئەركىن شەرقىي تۈركىستاننى زىيارەت قىلىشنى خالايمەن بىز يەنە بۇ كۆرگەزمىنى زىيارەت قىلىۋاتقان بىر قىسىم تۈركلەر بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق مارمارا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئەرۋا ئىسىملىك ئوقۇغۇچىسى بۇ كۆرگەزمىنى زىيارەت قىلغاندىن كېيىنكى تەسىراتىنى ئىپادىلەپ مۇنداق دېدى مېنىڭ ئىسمىم ئەرۋا مارمارا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىسى بولىمەن كۆرگەزمىنى زىيارەت قىلغاندىن كېيىن ئاڭلىتىلىۋاتقان زۇلۇمنى مەن بىۋاسىتە كۆرمىگەن بولساممۇ ئۇ يەردىكى تەقلىدىي قىيىن قىستاق سوراقخانىسى ۋە قىيىن قىستاق ئەسۋابلىرىنى شۇنداقلا جازا لاگېرلىرىنىڭ تەقلىدىنى كۆرۈپ ئۇ يەردىكى زۇلۇمنىڭ قانچىلىك ئېغىر ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدىم بىزمۇ بۇ زۇلۇمنى ئاڭلىتىش ئۈچۈن قولىمىزدىن كەلگەننى قىلىشىمىز كېرەكلىكىنى چۈشىنىپ يەتتىم مەن ئۇلارغا بۇ يەردىن سالام يوللايمەن ۋە ئۇلار ئۈچۈن قولىمىزدىن كېلىدىغان ھەرقانداق ئىشنى قىلىشقا تىرىشىمەن

بۇزۇلغان ۋەدىنىڭ فىلىم ئىشلىگۈچىسى، فىلىم رېژىسسورى، شۇنداقلا فىلىمدىكى ئاساسلىق گۇۋاھچىلاردىن ئۇيغۇر لاگېر شاھىدى مېھرىگۈل تۇرسۇن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇزۇلغان ۋەدە فىلىمىنىڭ كىشىنى ھاياجانلاندۇرىدىغان تەرەققىياتلىرىنى ئورتاقلاشتى. تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە بۇ ھەقتە تەپسىلىي خەۋەر بېرىدۇ.
ئامېرىكىدا ئىشلىنىپ، بۇلتۇر يورۇق كۆرگەن ھۆججەتلىك فىلىم بۇزۇلغان ۋەدە، يەھۇدىي چوڭ قىرغىنچىلىقىدىن كېيىنكى ئەمدى قايتىلانمايدۇ دېگەن ئەھدىنىڭ بۇزۇلغانلىقى، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا يۈز بەرگەن ۋە يۈز بېرىۋاتقان قىرغىنچىلىقلار ئارقىلىق يورۇتۇلغان فىلىم.
مەزكۇر بىر سائەتلىك فىلىمدا دۇنيانىڭ ئوخشىمىغان جايلىرىدا ئوخشىمىغان ۋاقىتتا يۈز بېرىپ كەلگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىققا دائىر پاكىت ۋە دوكلاتلار، ئۇنى سادىر قىلىۋاتقان كۈچلەر ۋە سىياسەتلەر تەھلىل قىلىنىپ، شۇ قىرغىنچىلىقلاردىن ئامان قالغۇچىلارنىڭ چىن ۋە تەۋرەنمەس ھېكايىلىرى، شۇنداقلا قىرغىنچىلىقنى توختىتىش يولىدا تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتقان سىياسىيون ۋە كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى زىيارەت قىلىنغان. مەزكۇر فىلىم ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى يەتتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى ۋاشىنگتوندىكى تۇنجى قويۇلۇش مۇراسىمىدىن كېيىن، ئوخشىمىغان جايلاردا كۆرسىتىلگەن ۋە فىلىم فېستىۋاللىرىغا قاتناشتۇرۇلۇپ، ياخشى ئىنكاس ۋە باھالارغا ئېرىشىپ كېلىۋاتقانلىقى مەلۇم ئىدى. بۇزۇلغان ۋەدىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى نۇقتىلىق يورۇتۇلغان بولۇپ، فىلىمنىڭ مەخسۇس تور بېتى ۋە ئۇنىڭ تاراتقۇلىرىدىكى تەشۋىقات ماتېرىياللىرىدىمۇ ئۇيغۇر لاگېر شاھىدى مېھرىگۈل تۇرسۇننىڭ سۈرىتى ئىشلىتىلگەن. بۇنىڭدا بىز ئاتمىش نەچچە ئايال بىرگە تۇردۇق. مېھرىگۈل تۇرسۇن يېقىنقى كۈنلەردە رادىيومىزغا ئۆزىنىڭ بۇزۇلغان ۋەدە فىلىم گۇرۇپپىسى تەرىپىدىن مەزكۇر فىلىمنىڭ ئامېرىكا ئاممىۋى تېلېۋىزىيە قاناللىرىدا كۆرسىتىلىدىغانلىقىدىن خەۋەرلەندۈرۈلگەنلىكىنى بىلدۈردى. بۇ مەنمۇ بۇ خەۋەرنى يېقىندا ئالدىم.

بۇلارمۇ مەن بىلەن تەڭ ئاشۇ ھېسسىياتقا، ئاشۇ تۇرمۇشقا كىرىپ تۇرۇپ ئۆزى دېيىش شۇنچىلىك بىر ئۇيغۇر دېيىپ بىز مىللەتنىڭ دۇنيا تېخى بىلمەيۋاتقانلىقىنى، تېخى زۇلۇمنى كۆرۈۋاتقانلىقىنى، مىللەتنىڭ ئېزىلىۋاتقانلىقىنى يېتىسۇن ھېس قىلدۇرۇش ئىنسانلىق ئويغىنىش سەۋەب قىلىنغان بىر فىلىم بولدى ھېسابتا. ھەم مېنىڭ ئۈمىدىم يەنە بۇ فىلىمدىن كېيىن مۇشۇ مۇشۇ ئامېرىكىدىلا ئەمەس بۇ پۈتۈن باشقا تىللاردا پۈتۈن دۇنيادىكى چوڭ دۆلەتلەردە قويۇلسا دېگەن دۇنيا ئويغىنىپ مۇشۇ زۇلۇمغا قارشى كۈچىنى چىقارسىكەن دېگەن چوڭ بىر ئۈمىدىم بار.
مېھرىگۈل تۇرسۇن رادىيومىزغا تەمىنلىگەن فىلىم گۇرۇپپىسىنىڭ ئۇنىڭغا ئەۋەتكەن ئېلخېتىدە مۇنداق دېيىلگەن، بىز سىزگە بۇزۇلغان ۋەدە فىلىمىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك، يۇقىرى باھالىق پىروگرامما تۈزۈشنىڭ باشلامچىسى بولغان ئامېرىكا ئاممىۋى تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى بىلەن كېلىشىم ئارقىلىق تېلېۋىزىيەلەردە كۆرسىتىلىدىغانلىقىنى خۇشاللىق بىلەن بىلدۈرمەكچىمىز. سان فرانسىسكودىكى ئەڭ ئالقىشقا ئىگە يەنى ئامېرىكا قولتۇق رايونى بازىرىدىكى تې ئەس دېدە تۇنجى قويۇلۇش مۇراسىمىدىن كېيىن بۇزۇلغان ۋەدە ئامېرىكىدىكى ئاممىۋى تېلېۋىزىيە قانىلى بولغان پې بې ئەس بازىرى قارمىقىدىكى بارلىق بېكەتلەردە ئۈچ يىل تارقىتىلىدۇ. دەسلەپكى قەدەمدە بۇ فىلىمنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى سەككىزىنچى دېكابىر جۈمە كۈنى كەچ سائەت سەككىزدە كۆرسىتىلىشنى باشلايدۇ دېيىلگەن. خەتتە شۇنداقلا يەنە بىز بۇ فىلىمنى كېلەر يىلنىڭ بېشىدا چوڭ قىرغىنچىلىقنى خاتىرىلەش كۈنى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن مۇداپىئەلىنىش ۋە ئالدىنى ئېلىش ئېيىغا ماس ھالدا ئاممىۋى تېلېۋىزىيە قانىلى PBS قارمىقىدىكى سىستېما بىلەن پۈتۈن مەملىكەت بويىچە كۆرسىتىلىش ئۈچۈن تەشۋىق قىلىشنى باشلايمىز دەپ ئەسكەرتىلگەن. بۇ فىلىم يەنە PBS تور بېتى دېتالى ئارقىلىق ئاشكارا تارقىتىلغاندىن باشقا ئامازوندىكى، پرايم ۋىدېئو ئارقىلىق تارقىتىلىدىكەن. بۇزۇلغان ۋەدە ھۆججەتلىك فىلىمىنىڭ ئاممىغا ئوچۇق تورىدىكى ئۇچۇرلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئۇنىڭدا چوڭ قىرغىنچىلىقتىن كېيىنمۇ دۇنيادا يەنە كامبودژادىن رىۋانداغىچە، بوسنىيەدىن دارفۇرغىچە بولغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق، دۆلەت تېررورلۇقلىرى يۈز بەرگەنلىكى ھەمدە ھازىرقى يىگىرمە بىرىنچى ئەسىرنىڭ ئۆزىدىمۇ خىتايدا ئۇيغۇرلار، بىرمىدا روھىنگالارنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر، ئىرقىي قىرغىنچىلىقلارنىڭ قۇربانى بولۇۋاتقانلىقى، ئىراندىكى يەزىدىيلەر، ئۇكرائىنىلىقلار رۇسىيە ھۆكۈمىتىنىڭ قولىدا ئازابلىنىۋاتقانلىقى قاتارلىقلارغا ئايرىم-ئايرىم ئورۇن بېرىلگەن. ئىرقىي قىرغىنچىلىقلاردىن ئامان قالغۇچىلارنىڭ ئازاب-ئوقۇبەتلىرى ۋە تەسىرلىك ھېكايىلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مەزكۇر فىلىمگە مۇستەقىل ھۆججەتلىك فىلىم ئىشلەش شىركىتى Gravitas دوكۇ فىلىمنىڭ رېژىسسورى كۇرت نورتون رېژىسسورلۇق قىلغان فىلىم دىرېكتورى گايلى دونسكىي بولۇپ، سىنارىيەسىنى ئالېكس كالېروس، گايلى دونسكىي ۋە كۇرت نورتونلار بىرلىشىپ يازغان. ھۆججەتلىك فىلىم بۇزۇلغان ۋەدىنىڭ تەشۋىقات فىلىمىغا قارىغاندا فىلىمنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا دائىر بۆلىكىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ،

خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى ھەققىدە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئۆلۈم لاگېرىدىن ئامان قالغۇچى سۈپىتىدە تۇنجى قېتىم گۇۋاھلىق بەرگەن ۋە زور تەسىر قوزغىغان لاگېر شاھىدى مېھرىگۈل تۇرسۇن، ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ئادۋوكات، ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ سابىق رەئىسى نۇرى تۈركەل ئەپەندى، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزاسى جىم مەكگاۋېرن قاتارلىقلار زىيارەت قىلىنىپ يورۇتۇلغان. فىلىم دىرېكتورى گايلى دونسكى تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى. بۇ ھۆججەتلىك فىلىم تېخى كەڭ دائىرىدە كۆرسىتىلمىگەن ئىدى، پەقەت ۋاشىنگتون ئالاھىدە رايونى، سان فرانسىسكو دائىرىسى ھەمدە كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتى ۋە بىر قىسىم ئىرقىي قىرغىنچىلىق تەتقىقاتى ھەم مائارىپ ساھەسىدە كۆرسىتىلگەندىن كېيىن، بۇنىڭ تەتقىقاتچىلار ئۈچۈن مۇھىم پايدىلىنىش ماتېرىيالى بولىدىغانلىقى قارشى ئېلىنماقتا. فىلىم يەنە كالىفورنىيە شتاتى مائارىپ تارماقلىرى تەرىپىدىن چوڭ قىرغىنچىلىق ھەمدە باشقا ئىرقىي قىرغىنچىلىقلار توغرىلىق تولۇق ۋە تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ۋە ئاممىغا ئېلىپ بېرىلىدىغان تەلىم تەربىيە پروگراممىسىغا كىرگۈزۈشكە تېگىشلىك مۇھىم ماتېرىيال قىلىش تەشەببۇس قىلىندى. بۇ فىلىم، دۇنيادا ئەسىرلەردىن بۇيان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنىڭ توختىماي يۈز بېرىپ كېلىۋاتقانلىقى ھەققىدە نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ كۆزىنى ئاچىدۇ.
گايلى دونسكى خانىم فىلىمدا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى نۇقتىلىق يورۇتۇشنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدە توختىلىپ، سەمىمىي ھالدا مۇنداق دېدى.
ئۇيغۇرلارغا نېمە بولۇۋاتقانلىقى يورۇتۇلدى. بۇنى يەنىلا نۇرغۇن كىشىلەر بىلمەيدۇ. بىزنىڭ مەقسىتىمىز خىتايدا ئۇيغۇرلارغا نېمە بولۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈشتۇر. بىز فىلىمدا مېھرىگۈل ۋە نۇرى تۈركەلنىڭ ھېكايىسى ھەمدە بىر نەپەر دۆلەت مەجلىس ئەزاسىنىڭ ئېيتقانلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىنتايىن ئوبيېكتىپ ۋە چىنلىق بىلەن ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرەلىگەندىمىز دەپ قارايمەن. بۇ جەرياندا بىزمۇ ئىنتايىن كۆپ نەرسىلەرنى ئۆگەندۇق. پەقەت قۇربىمىزنىڭ يەتكىنىنى قىلدۇق دەپ ئويلايمەن.
بۇزۇلغان ۋەدە تەشۋىقات تور بېتىدىكى ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلارغا قارىغاندا، مەزكۇر فىلىم ھازىرغىچە ئامېرىكا، كانادا، ئاۋسترالىيە ۋە ياپونىيە ھەمدە ياۋروپادا ئوندىن ئارتۇق فىلىم فېستىۋاللىرىغا قاتناشقان.

مەزكۇر فىلىم يەنە بۇ يىل بوستون مۇستەقىل كىنو مۇكاپاتى، چىكاگو ئىندىي كىنو مۇكاپاتى ۋە لوس ئانجېلېس قۇياش كىنو فېستىۋالىدا مۇكاپاتقا ئېرىشكەن ئىكەن. بۇزۇلغان ۋەدە فىلىمىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئىشلىنىشىدىكى ئاچقۇچلۇق كىشى، داڭلىق ھۆججەتلىك فىلىم رېژىسسورى كۇرت نورتون مەزكۇر ھۆججەتلىك فىلىمنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدە مۇنداق دېدى.
بۇ فىلىمنى كۆرۈش ئوڭاي ئەمەس، چۈنكى بىز ئۇنىڭدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر داۋامىدا زۇلۇمغا ئۇچرىغان، ئېغىر پاجىئەلەرنى باشتىن كەچۈرگەن كىشىلەرنىڭ ئېچىنىشلىق ھېكايىلىرىنى كۆرگۈچىلەرگە سۇندۇق. لېكىن فىلىم ھازىرغىچە نۇرغۇن فېستىۋاللار تەرىپىدىن تاللاندى ۋە مۇكاپاتلارغا ئېرىشتى. بىز ئۇنىڭ. ئاممىۋى تېلېۋىزىيە قانىلىدا كۆرسىتىلىش پۇرسىتىگە ئىگە بولغانلىقىدىن بەكمۇ مەمنۇن بۇنىڭ بىلەن بۇ ھېكايىلەردىن تېخىمۇ كۆپ كىشىلەر خەۋەردار بولىدۇ بىز بۇنىڭ بىلەن بۇ ھېكايىلەر ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا ئائىت مەزكۇر ھېكايىلەرنىڭ ئامېرىكا يەرلىك ئاممىسىدىلا ئەمەس بەلكى پۈتۈن دۇنيادا تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنىڭ يۇقىرى ئىنكاسىنى قوزغىشىنى ئۈمىد قىلىمىز تارىختىن بۇيان نۇرغۇن ئىرقىي قىرغىنچىلىقلار يۈز بەرگەن ۋە بىز بۇنىڭ ھېچ بىرىنى نەزەردىن ساقىت قىلىشنى خالىمىدۇق مۇۋاپىق ئىنسانلارنى ۋە ھېكايىلەرنى تېپىشمۇ ئىنتايىن رىقابەتلىك بولدى.
كۇرت نورتون يەنە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى فىلىمدا نۇقتىلىق يورۇتۇشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى.
بۇنداق ئېغىر پاجىئەلەرنى بېشىدىن ئۆتكۈزگەن كىشىلەر ئارىسىدا ئۆزىنىڭ قىسمەتلىرىنى سۆزلەشنى خالايدىغانلارمۇ ئاز بولغاچقا، مېھرىگۈل تۇرسۇن ۋە نۇرى تۈركەلدەك كىشىلەرنىڭ ھېكايىلىرى تولىمۇ مۇھىم. ئۇلار ھېكايىلىرىمىزنىڭ ئەڭ مەركىزىي نۇقتىسىدۇر.

خۇشالمىز. بىز رېژىسسور نورتون ئەپەندىنىڭ تاماشىبىنلاردىن نېمىلەرنى كۈتۈۋاتقانلىقىنى سورىدۇق. ئۇ مۇنداق دېدى. تاماشىبىنلارنىڭ ئالدى بىلەن بۇ ئادالەتسىزلىكلەردىن ئويغىنىشى، بۇ ئەڭ مۇھىم نۇقتا. ئىككىنچىدىن، ئۇلارنى ئۆزلىرىنىڭ دۆلەت مەجلىسىدىكى ۋەكىللىرىگە خەت يېزىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىدىن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈش ۋە ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن ئامېرىكىنىڭ تەدبىر بەلگىلىشىنى تەلەپ قىلىشىغا رىغبەتلەندۈرۈش پۈتۈن ئامېرىكا جامائىتىنىڭ فىلىمنى كۆرگەندىن كېيىن ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقنى توختىتىش چاقىرىقىمىزغا ئاۋاز قوشۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن ئۇ ياش ئەۋلادلاردىن يەنە نېمىلەرنى كۈتىدىغانلىقىنى

يەر شارى پۇقراسى بولماق زور بىر مەجبۇرىيەت بىر بىرىمىزگە بولغان ئىنسانىي مەسئۇلىيىتىمىزنى ئادا قىلماق دېمەكتۇر ئىنسانلار دۇنيانىڭ يەنە بىر تەرىپىدە زۇلۇمغا ئۇچرىغان بولسا ئۇنىڭ بىزگىمۇ تەسىر قىلىدىغانلىقىنى ئۇلار ئۇچرىغان ئادالەتسىزلىككە قارشى دادىللىق بىلەن ئوتتۇرىغا چىقىپ ئۇلارنىڭ قانداق مۇئامىلىلەرگە ئۇچراۋاتقانلىقىنى راستچىللىق بىلەن ئاڭلىتىش مەجبۇرىيىتىمىز بارلىقىنى ھېچقاچان ئۇنتۇماسلىقىمىز لازىم